بۈگۈنكى بىر سائەتلىك ئۇيغۇرچە ئاڭلىتىشىنىڭ پروگرامما رىياسەتچىلىكى ئۈچۈن شادىيە سىلەر ئۈچۈن خىزمەتتە پروگراممىمىزنى بۈگۈن تۆۋەندىكىدەك ئورۇنلاشتۇردۇق ئالدى بىلەن دىققىتىڭلارغا بۈگۈنكى دۇنيا ۋەزىيىتىگە دائىر سىياسىي ئىجتىمائىي مەلۇماتلار شۇنداقلا يەنە ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك ئېقىم مەسىلىلىرى ۋە قىزىق نۇقتىلار ھەققىدىكى قىسقا خەۋەرلەرنى سۇنىمىز

تۆۋەندە ئۆز مۇخبىرىمىز ئەزىزنىڭ تەييارلىشىدىكى قىسقا خەۋەرلەر دىققىتىڭلاردا بولغاي. قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار! ئۇنداقتا بۈگۈنكى رادىئو پروگراممىمىزنى ياقتۇرۇپ ئاڭلىغايسىلەر.
ئۇيغۇر دىيارىدىكى قىرغىنچىلىقنىڭ بىر مۇھىم مەزمۇنى ئۇيغۇر سەبىيلىرى ئۇچراۋاتقان ئائىلە جۇدالىقى بولۇپ، يېقىندا بۇ مەسىلە بېدېتېنىڭ بىر گۇرۇپپا مۇتەخەسسىسلىرى نامىدىن رەسمىي ئوتتۇرىغا قويۇلدى. شۇنىڭدەك بۇ ھالنىڭ مەجبۇرىي ئاسسىمىلاتسىيە ئىكەنلىكى جاكارلاندى. بېدېتې كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارىنىڭ ئىشخانىسى يىگىرمە ئالتىنچى سېنتەبىردە ئېلان قىلغان بۇ ھەقتىكى باياناتنى بېدېتېنىڭ مەدەنىيەت ھەقلىرى، مائارىپ ۋە كىشىلىك ھوقۇق ساھەسىدىكى ئالاھىدە مەلۇماتچىلىرىدىن فېرناندو ۋارېننېس قاتارلىق ئۈچ كىشى تەييارلاپ چىققان. بۇ، بېدېتې ئېلان قىلغان ئۇيغۇر دىيارى ھەققىدىكى يەنە بىر يېڭى بايانات بولۇپ، بۇنىڭدا خىتاي ھۆكۈمىتى ماڭدۇرۇۋاتقان ياتاقلىق مەكتەپ سىستېمىسىنىڭ ئۇيغۇر بالىلىرىنى ئانا تىل ئۆگىنىش پۇرسىتىدىن مەھرۇم قالدۇرۇش، ئۇلارنى مەجبۇرىي ھالدا ئائىلىسىدىن ۋە ئۇيغۇر جامائىتىدىن ئايرىۋېتىش رولىنى ئويناۋاتقانلىقى تەنقىدلەندى. شۇنىڭدەك بۇنى مەجبۇرىي ئاسسىمىلياتسىيە دەپ يەكۈنلىدى. دوكلاتتا، بىز ئۇيغۇر بالىلىرىنىڭ مەجبۇرىي ھالدا خىتايچە تىلغا ۋە خىتاي مەدەنىيىتىگە ئاسسىمىلياتسىيە قىلىنىۋاتقانلىقىدىن ئەندىشە قىلىۋاتىمىز، دېيىلىدۇ. باياناتتا ئېيتىلىشىچە، بۇ خىلدىكى ياتاقلىق مەكتەپلەرگە ئورۇنلاشتۇرۇلغان ئۇيغۇر بالىلىرىنىڭ ئاتا ئانىسى لاگېرغا قامالغان ياكى چەت ئەللەردە بولۇپ، خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ بالىلارنى دارىلئېتاملارغا ۋە مەكتەپلەرگە توپلىغان. ئاندىن بۇ جايدا ئۇلارغا خىتايچە تىل ۋە مەدەنىيەت سىڭدۈرۈلگەن. تېخىمۇ مۇھىمى، خىتاي ھۆكۈمىتى يېقىندىن بۇيان بۇ خىلدىكى مەكتەپلەرنى كۆپەيتىۋاتقان بولۇپ، بۇنىڭ ئەكسىچە ئوتتۇرىغا چىقىۋاتقان يەنە بىر ھادىسە ئۇيغۇر تىلىدىكى مەكتەپلەرنىڭ كۆپلەپ تاقىلىشى بولغان.
يىگىرمە ئالتىنچى سېنتەبىر كۈنى ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكىنىڭ تور بېتىدە ئېلان قىلىنغان ئۇقتۇرۇشتا ئېيتىلىشىچە ئۇلار ئامېرىكا مالىيە مىنىستىرلىقى سودا مىنىستىرلىقى ئانا ۋەتەن بىخەتەرلىك مىنىستىرلىقى ئەمگەك مىنىستىرلىقى ۋە ئامېرىكا سودا ۋەكىللەر ئىشخانىسى بىلەن بىرلىكتە ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى ئېلان قىلىنغان شىنجاڭ تەمىنلەش زەنجىرى ھەققىدىكى سودا كۆرسەتمىسىگە قوشۇمچە قىلىنغان مەزمۇنلارنى ئېلان قىلغان ئۇقتۇرۇشتا ئېنىق قىلىپ خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ ئىزچىل تۈردە شىنجاڭ رايونىدا داۋام قىلىۋاتقان قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلەر شۇنىڭدەك كەڭ ئەۋج ئېلىۋاتقان مەجبۇرىي ئەمگەككە قارىتا ھوشيارلىقنى ئاشۇرۇش ئۈچۈن بۇ قوشۇمچە مەزمۇنلار تۈزۈپ چىقىلدى دېيىلگەن قوشۇمچىدا بايان قىلىنىشىچە ھۆكۈمەت ۋە غەيرىي ھۆكۈمەت مەنبەلىرى ئۇيغۇر دىيارىغا باغلىنىشلىق تەمىنلەش زەنجىرلىرىدە داۋام قىلىۋاتقان ھەمدە بارغانسېرى كېڭىيىۋاتقان مەجبۇرىي ئەمگەك ئامىللىرىنى شۇنىڭدەك كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرىنى كۆرسىتىپ بەرگەن شۇنىڭ بىلەن بىرگە تۈرلۈك سودا يوللىرى ئارقىلىق خىتاي بىلەن سودا قىلماقچى بولغان شىركەتلەرنىڭ مۇشۇ كۆرسەتمىنىڭ يېڭىلانغان نۇسخىسىنى پايدىلىنىش كۆرسەتكۈچ قىلىش سودا ئىشلىرىدا تېگىشلىك تەكشۈرۈش چارىلىرىنى قوللىنىش شۇنداقلا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنى بويىچە ئىش كۆرۈش تەۋسىيە قىلىنغان مەزكۇر قوشۇمچىدا يەنە ئۇيغۇر دىيارىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەكنى خىتاي سېستېمىسىنىڭ بىر قوللۇق ھىمايە قىلىش ۋە تەشكىللەش ھادىسىسىنى كۆرسىتىپ ئۆتۈلگەن بولۇپ شىنجاڭدىكى خىتاي شىركەتلىرى بىلەن سودا قىلماقچى بولغان ياكى ئۇلارغا مەبلەغ سالماقچى بولغانلار بانكا ۋە مالىيە ئورگانلىرى ئۈچۈنمۇ بۇ قوللانما ئورتاقتۇر دېيىلگەن شۇنىڭ بىلەن بىرگە ھەر قايسى مىنىستىرلىقلارنىڭ بې دې تې ئېلان قىلغان سودا ۋە كىشىلىك ھوقۇق ھەققىدىكى كۆرسەتمىلەرنىڭمۇ بىردەك بۇ خىل قىلمىشلارنى مەنئى قىلىدىغانلىقى ئەسكەرتىلگەن مەزكۇر كۆرسەتمىنىڭ تولۇق تېكىستى تورغا قويۇلغان بولۇپ ئەرەبچە خىتايچە ۋە رۇسچە قاتارلىق ئالتە خىل تىلغا تەرجىمە قىلىنغان گەرچە بۇ كۆرسەتمە مەجبۇرىي يوسۇندا ئىجرا قىلىنىدىغان قانۇن ماددىلىرى بولمىسىمۇ سودا ساھەسىگە نۆۋەتتە ئۇيغۇر دىيارىدا نېمىلەرنىڭ بولۇۋاتقانلىقى شۇنىڭدەك ئۇلارنىڭ قانداق كىشىلەر بىلەن سودا قىلىدىغانلىقى ھەققىدە ئۇچۇر بەرگۈچى ئەڭ نوپۇزلۇق مەلۇمات ھېسابلىنىدىكەن
ئامېرىكا تاموژنا ۋە چېگرا قوغداش ئىدارىسى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى ئىيۇندا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنى ئىجرا قىلىنغاندىن باشلاپ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئاۋغۇست ئېيىغىچە بولغان مەزگىلدە ئۆزلىرى مۇسادىرە قىلغان ھەمدە ئۇيغۇر دىيارىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەككە باغلىنىشلىق دەپ گۇمان قىلىنغان توۋارلارنىڭ تىزىملىكىنى ئېلان قىلدى ئۇلارنىڭ تور بېتىدە بېرىلگەن باياناتتا ئېيتىلىشىچە، ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنى ئۇيغۇر دىيارىدا ئىشلەنگەن ھەرقانداق توۋارنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەكتىن خالىي بولۇشى لازىملىقىنى قانۇن جەھەتتىن مۇقىملاشتۇرغان. ئۇلار بولسا دەل مۇشۇ مەجبۇرىيەت تۈپەيلىدىن ئالدىنقى يىلدىن باشلاپ بۇ ساھەدە ئەڭ زور تىرىشچانلىق كۆرسەتكەن ھەمدە ئىككى مىڭ ئۈچ يۈز قېتىمدىن كۆپرەك مال يوللانمىسىنى مۇسادىرە قىلغان. بۇ ئۇلارنىڭ تەكشۈرۈشىدىن ئۆتكەن توۋار يوللانمىسىنىڭ يېرىمىغا يېقىن كېلىدىكەن. ئىستاتىستىكىدا كۆرسىتىلىشىچە، ئامېرىكا تاموژنىسىغا مال سېلىشتا ئەڭ كۆپ سالماقنى ئىگىلەيدىغان دۆلەت مالايزىيە، ئاندىن قالسا ۋيېتنام ئىكەن. خىتاي بۇ جەھەتتە ئۈچىنچى ئورۇندا بولۇپ، ئۇلار يوللىغان توۋارلارنىڭ قىممىتى ئىككى يۈز قىرىق مىليون ئامېرىكا دوللىرى بولغان. ھالبۇكى ئۆتكەن بىر نەچچە يىلدا خىتاينىڭ مەجبۇرىي ئەمگەك بەدىلىگە ئىشلەپچىقىرىلغان مەھسۇلاتلارنى باشقا بىر مەملىكەتكە يۆتكەپ، بۇ جايدا ئوراپ قاچىلىغاندىن كېيىن غەرب بازىرىغا ئېكسپورت قىلىشى ھەققىدىكى ئۇچۇرلار مەلۇم بولغانىدى. بۇ قېتىمقى ئىستاتىستىكىدىن مەلۇم بولۇشىچە، ئامېرىكا تاموژنىسىدىن ئۆتكەن توۋارلار ئىچىدە ئېلېكتىرونلۇق بۇيۇملار، كىيىم-كېچەك ۋە ئاياغ مەھسۇلاتلىرى، يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرى ئەڭ كۆپ سالماقنى تەشكىل قىلغان. ئامېرىكا تاموژنا ۋە چېگرا قوغداش ئىدارىسىنىڭ كومىسسارلىرىدىن ئېرىك چوي بۇ ھەقتە رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا، بىز تەكشۈرىدىغان توۋارلارنىڭ مىقدارى ھازىرقى ئەمەلىي خىزمەت قابىلىيىتىمىزدىن ئېشىپ كەتكەنلىكى ئۈچۈن، ئۇيغۇرلارنىڭ مەجبۇرىي ئەمگىكىگە باغلىنىشلىق ھەممىلا توۋارنى تەكشۈرۈپ چىقىشقا ئاجىزلىق قىلىۋاتىمىز، دېگەن ئىدى.

خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭ ئاۋغۇست ئېيىدا ئۈرۈمچى شەھەردە زىيارەتتە بولغاندا قىلغان سۆزلىرىنىڭ روھىنى قەتئىي ئۆگىنىش ۋە ئەمەلىي خىزمەتكە تەتبىقلاشنىڭ زۆرۈرلۈكى مەركىزىي تېما بولغان ھەمدە بۇ توغرىسىدا ئىككى قارار ئېلىنغان يىغىندا يەنە دۆلەتنى قۇدرەت تاپقۇزۇش ۋە مىللىي گۈللىنىشتەك ئۇلۇغ ۋەزىپىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشنىڭ شىنجاڭ بابىنى ئۇتۇقلۇق يېزىپ چىقىش ئۈچۈن پارتىيەنىڭ يېڭى دەۋردىكى شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش ستراتېگىيىسىدىن ھەمدە شىنجاڭدا ئىجتىمائىي مۇقىملىق ۋە ئۇزۇن مەزگىللىك ئەمىنلىك بەرپا قىلىشتەك ئەڭگۈشتەردىن قىلچىلىكمۇ تەۋرىنىشكە بولمايدىغانلىقى ئەكسىچە بۇنىڭدىن كېيىنكى خىزمەتلەردە بۇنىڭ قىبلىنامە بولىدىغانلىقى كەسكىن ئەسكەرتىلگەن بۇنىڭغا قوشۇمچە ھالدا سىياسىي مەيدان سىياسىي يۆنىلىش سىياسىي پرىنسىپ ۋە سىياسىي مۇساپىدە شى جىنپىڭ يادرولۇقىدىكى پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى بىلەن يۈكسەك بىردەكلىكنى ساقلاش يەنە بىر قېتىم ئوتتۇرغا قويۇلغان خەۋەردە ئېيتىلىشچە بۇ قېتىم مەركىزىي ھۆكۈمەت ئاجراتقان ئون مىليارد يۈەنلىك تەخمىنەن بىر پۈتۈن ئوندىن تۆت مىليارد ئامېرىكا دوللىرىلىق ئىختىساس ئىگىلىرىنى تەرەققىي قىلدۇرۇش فوندىدىن ياخشى پايدىلىنىپ مۇنەۋۋەر كادىرلارنى رەھبەرلىك كوللېكتىۋىغا ئېلىپ كىرىش ھەرقايسى يېزا كەنتلەرگە مۇنەۋۋەر كادىرلارنى بىرىنچى سېكرېتار قىلىپ ئەۋەتىش شۇ ئارقىلىق پارتىيىنىڭ ھەممىگە يېتەكچىلىك قىلىشىنى تولۇق ئەمەلگە ئاشۇرۇش تېخىمۇ تەپسىلىي شەرھلەنگەن خىتاي ھۆكۈمىتى ساياھەت تەشۋىقاتى ۋە گۈزەل شىنجاڭ ھېكايىلىرى تەشۋىقاتى ئارقىلىق خەلقئارا جەمئىيەتتە ئۇيغۇر دىيارىدىكى سىياسىي ۋەزىيەتنىڭ نورماللاشقانلىقى ھەققىدىكى پىكىرلەرنى پەيدا قىلىۋاتقاندا بۇ خىلدىكى سىياسىي يوليورۇقنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشى خىتاينىڭ نۆۋەتتىكى ھەقىقىي خىزمەت پىلانىنى نامايان قىلغانلىق دەپ قارالماقتا تېخىمۇ مۇھىمى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۆتكەن بىر نەچچە يىلدىكى ئاشۇ خىل سىياسىي كونتروللۇق تەدبىرلىرىنى ئۇتۇق قازاندى دەپ مۇئەييەنلەشتۈرۈشى ۋە بۇندىن كېيىن تېخىمۇ قاتتىق ئىجرا قىلماقچى بولۇشى ئۇيغۇر دىيارىدىكى يۇقىرى بېسىملىق باستۇرۇش سىياسىتىنىڭ داۋام قىلىدىغانلىقىنى كۆرسەتمەكتە
دىققىتىڭلاردا ئامېرىكا پايتەختى ۋاشىنگتوندىن تارقىتىلىۋاتقان ئەركىن ئاسىيا رادىئوسىنىڭ بىر سائەتلىك ئۇيغۇرچە ئاڭلىتىشى مەن بۈگۈنكى پروگرامما رىياسەتچىسى شادىيە يۇقىرىدا ھۇزۇرۇڭلارغا قىسقا خەۋەرلەرنى سۇندۇق

قېنى ئەمسە دىققىتىڭلار پروگرامما مەزمۇنىدا بوغاي. توققۇزىنچى ئاينىڭ يىگىرمە ئالتىنچى كۈنى بې دې تې مۇتەخەسسىسلىرى مۇھىم بىر بايانات ئېلان قىلىپ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر بالىلىرىنى خىتاي تىلى مائارىپىدا تەربىيەلىشى ھەمدە ئۇلارنى ئائىلىلىرىدىن ئايرىپ ياتاقلىق مەكتەپلەردە ئوقۇتۇشىنىڭ ئاقىۋەتتە ئۇيغۇرلارنىڭ مەجبۇرىي ئاسسىمىلاتسىيە قىلىنىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغانلىقىنى ئېيتقان مەزكۇر بايانات كېچىككەن بولسىمۇ بىراق ئۇيغۇرلارنىڭ ۋەزىيىتىنى يورۇتۇپ بېرىشتە ئىنتايىن مۇھىم دەپ قارالماقتا

يىگىرمە ئالتىنچى سېنتەبىر كۈنى بې دې تې كىشىلىك ھوقۇق كومىتېتىنىڭ ئالاھىدە دوكلاتچىلىرى تەرىپىدىن ئېلان قىلىنغان باياناتتا مۇنداق دېيىلگەن بىز شىنجاڭدىكى ياتاقلىق مەكتەپلەرنىڭ مۇتلەق دېگۈدەك دۆلەت تىلىدا تەلىم تەربىيە بېرىپ ئۇيغۇر تىلىنى ئوقۇتۇش ۋاسىتىسى سۈپىتىدە قوللانماسلىقى شۇنداقلا ئۇيغۇرلارنى ئاساس قىلغان ئاز سانلىق مىللەت بالىلىرىنى ئائىلىسىدىن ئايرىشنىڭ ئاقىۋەتتە ئۇلارنىڭ خىتاي تىلى ۋە مەدەنىيىتىگە مەجبۇرىي ئاسسىمىلاتسىيە قىلىنىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغانلىقىدىن قاتتىق ئەندىشە قىلماقتىمىز بې دې تې مۇتەخەسسىسلىرى يەنە كەمسىتىش تۈسىنى ئالغان بۇ سىياسەتلەرنىڭ ئاز سانلىق مىللەتلەرنىڭ مائارىپ ھوقۇقى ئائىلە ھاياتى ۋە مەدەنىيەت ھوقۇقىغا دەخلى تەرۇز قىلغانلىق بولۇپ ھېسابلىنىدىغانلىقىنى ئەسكەرتكەن مۇتەخەسسىسلەر يەنە مۇنداق دېگەن قاتتىق تۈزۈم بىلەن كونترول قىلىنىدىغان ياتاقلىق مەكتەپلەردىكى ئۇيغۇر ۋە باشقا ئاز سانلىق مىللەت بالىلارنىڭ ئاتا ئانىسى ئۇرۇق تۇغقانلىرى ياكى ئىجتىمائىي جەمئىيىتى بىلەن كۆپ ئالاقە قىلالمايدىغانلىقى مەلۇم. بۇ مۇقەررەر ھالدا ئۇلارنىڭ ئائىلىسى ۋە جەمئىيەت بىلەن بولغان ئالاقىسىنىڭ يوقىلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ ھەمدە ئۇلارنىڭ مەدەنىيەت، دىن ۋە تىل كىملىكى بىلەن بولغان ئالاقىسىنى بۇزىدۇ. BDT مۇتەخەسسىسلىرى يۇقىرىدىكى بۇ خۇلاسىنى ئۆزلىرىگە تاپشۇرۇلغان ماتېرىياللار، دوكلاتلارنى تەكشۈرۈش ئاساسىدا تەييارلاپ چىققان. گېرمانىيىلىك تەتقىقاتچى ئامېرىكىدىكى كوممۇنىزم قۇربانلىرى خاتىرە مۇزېينىڭ تەتقىقاتچىسى دوكتور ئادرىيان زېنز بې دې تې مۇتەخەسسىسلىرى كۆرۈشكەن تەتقىقاتچىلارنىڭ بىرى ئۇنىڭ رادىيومىزغا دېيىشىچە بې دې تې مۇتەخەسسىسلىرىنىڭ ئۆزى بىلەن بۇ ھەقتە سۆزلەشكىنىگە ئۇزۇن ۋاقىت بولغان بولسىمۇ ئەمما ئاقىۋەتتە ئۇ بۇ باياناتنىڭ چىققانلىقىدىن خۇرسەن بولغان
مەن BDT مۇتەخەسسىسلىرىنىڭ ئاخىر بۇ باياناتنى ئېلان قىلغانلىقىدىن خۇرسەن بولدۇم. بۇ مەسىلىنى بىز دەپ كېلىۋاتقىلى بىر قانچە يىل بولۇپ كەتتى. مەن ئەڭ دەسلەپ ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى بۇ ھەقتىكى دوكلاتىمنى ئېلان قىلدىم. كېيىن ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى ۋە زىمىستان تورى بۇ مەسىلىنى خەۋەر قىلدى. ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى مەن ۋە ئىقتىساد ژۇرنىلى يەنە بىر دوكلات ئېلان قىلدۇق. بىز خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر ئائىلىلىرىنى پارچىلاۋاتقانلىقىنى بىر قانچە يىلدىن بېرى دەپ كېلىۋاتىمىز. BDT مۇتەخەسسىسلىرى كېچىكىپ بولسىمۇ بۇ باياناتنى ئېلان قىپتۇ.
ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىمۇ بۇ باياناتنى قارشى ئالدى. ئۇلار بې دې تې مۇتەخەسسىسلىرىنىڭ يەكۈنىنى خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر بالىلىرىغا قاراتقان جىنايەتلەرنىڭ خەلقئارادا رەسمىي يوسۇندا ئېتىراپ قىلىنغانلىقى دەپ باھالىدى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىنىڭ تاشقى ئىشلارغا مەسئۇل دېرىكتورى لۇئىسا گرېف رادىيومىزغا قىلغان سۆزىدە مۇنداق دېدى The UN
BDT مۇتەخەسسىسلىرىنىڭ باياناتى خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ ئۇيغۇر بالىلىرىغا يۈز بېرىۋاتقانلارنىڭ خاتالىقىنى، ئۇنىڭ كىشىلىك ھوقۇق جىنايىتى ئىكەنلىكىنى ئېتىراپ قىلىشى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. بىز بۇ باياناتنىڭ كېچىكىپ بولسىمۇ ئېلان قىلىنغانلىقىنى قارشى ئالىمىز.
ئۇيغۇر بالىلىرىنىڭ ئانا تىل ھوقۇقى ۋە ئائىلىلىرىدىن جۇدا قىلىنىشىنىڭ ئاسسىمىلياتسىيەگە سەۋەب بولىدىغانلىقى ھەققىدىكى بۇ يەكۈن بې دې تې نىڭ ئاز سانلىق مىللەتلەر مەسىلىسىدىكى ئالاھىدە دوكلاتچىسى فېرناند دې ۋارېنېس ئەپەندى مەدەنىيەت ھوقۇقى ساھەسىدىكى ئالاھىدە دوكلاتچى ئالېكساندرا شانتاكى خانىم ۋە مائارىپ ئىشلىرى ئالاھىدە دوكلاتچىسى فەرىدە شاھىد خانىم قاتارلىقلار تەرىپىدىن تەييارلانغان ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى باياناتىدا يۇقىرىدىكى مۇتەخەسسىسلەرنىڭ ئۇيغۇر جەمئىيىتىگە يۈز بېرىۋاتقان بۇ ھەقىقەتنى كۆرۈپ يېتىپ ئۇنى تونۇغانلىقى ۋە دۇنياغا ئاشكارىلىغانلىقىغا رەھمەت ئېيتقان بې دې تې ئالاھىدە دوكلاتچىلىرى ئېلان قىلغان باياناتىدا ئۆزلىرى تاپشۇرۇۋالغان مەلۇماتلاردا ئۇيغۇر بالىلىرىنىڭ ئائىلىلىرىدىن مەجبۇرىي جۇدا قىلىنىۋاتقانلىقى بۇلار ئىچىدە لاگېرلارغا قامالغانلار ياكى چەت ئەللەرگە چىقىپ كەتكەنلەرنىڭ بالىلىرىنىڭ بارلىقى بۇ بالىلارنىڭ دۆلەت باشقۇرۇشىدىكى ئورۇنلاردا يېتىم بالا سۈپىتىدە پۈتۈن كۈنلۈك ياتاقلىق مەكتەپلەردە خىتاي تىلى بىلەن تەربىيىلىنىۋاتقانلىقى بۇ ياتاقلىق مەكتەپلەرگە ئورۇنلاشتۇرۇلغان ئۇيغۇر بالىلىرىنىڭ ئۇيغۇر تىلىدا ئوقۇش پۇرسىتىنىڭ ئاساسەن يوقلىقى بۇ بالىلارنىڭ پەقەت خىتاي تىلىدا سۆزلەش ۋە ئوقۇش بېسىمىغا دۇچ كېلىۋاتقانلىقى ھەتتا ئوقۇتقۇچىلارغىمۇ مەخسۇس تىل دەرسلىرىنىڭ سىرتىدا ئۇيغۇر تىلىنى ئىشلەتكەنلىكى ئۈچۈن جازا بېرىلىدىغانلىقىدەك ئەھۋاللار قەيت قىلىنغان دوكتور ئادرىيان زېنز بې دې تې ئالاھىدە دوكلاتچىلىرى تەرىپىدىن يۇقىرىقىدەك ئەھۋالنىڭ ھەقىقەتەن مەۋجۇتلىقى دەلىللەنگەن ئىكەن ئەمدى خەلقئارا جەمئىيەت جىددىي ھەرىكەتكە ئۆتۈش كېرەك دەپ كۆرسەتتى
جىددىي ھەرىكەتكە ئۆتىدىغان ۋاقىت كەلدى بې دې تېنىڭ تەدبىر قوللىنىشىغا بەك ئۇزۇن ۋاقىت كېتىۋاتىدۇ كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشى مەخسۇس مۇشۇ تېما ئۈستىدە ئۆز ئالدىغا دوكلات تەييارلىشى، بۇ ھەقتە بىر قارارنامە چىقىرىپ، خىتاي ھۆكۈمىتىنى ئەيىبلىشى كېرەك. بۇ ئۇيغۇرلارغا قارىتىلىۋاتقان ئاستا خاراكتېرلىك ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ مۇھىم ئامىلى بولۇپ، خەلقئارا بۇ مەسىلىگە جىددىي مۇئامىلە قىلىشى ۋە تېز ھەرىكەتكە ئۆتۈشى كېرەك.
ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى بولسا باياناتىدا يۇقىرىدىكى دوكلاتنى نەزەردە تۇتۇپ تۇرۇپ ھەرقايسى دۆلەتلەرنى ئىنسان ھەق ھوقۇقلىرىنى كاپالەتكە ئىگە قىلمايۋاتقان خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئونىنچى ئايدا كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشىگە قايتىدىن ئەزا بولۇپ سايلىنىشىغا يول قويماسلىقى لازىملىقىنى ئەسكەرتكەن لۇئىسا گىرېۋمۇ رادىيومىزغا قىلغان سۆزىدە بۇ تەلەپنى ئوتتۇرىغا قويدى

دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسامۇ بۇ ھەقتە ئېلان قىلغان باياناتىدا خىتاي ھۆكۈمىتى ئامېرىكا ۋە باشقا غەرب دېموكراتىك ئەللىرى ھۆكۈمەتلىرى ۋە پارلامېنتلىرىنىڭ خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈۋاتقىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت دېگەن يەكۈنلىرىنى خىتاينى قارىلاش ئۈچۈن قىلىنغان خىتاينىڭ تەرەققىياتىنى توسۇش ئۈچۈن ئويدۇرۇپ چىققان دەۋاتقان ۋە بىر قىسىم دۆلەتلەرنى بۇنىڭغا ئىشەندۈرۈۋاتقان بىر پەيتتە مۇستەقىل بې دې تې مۇتەخەسسىسلىرىنىڭ بۇ باياناتىنىڭ ئىنتايىن مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە ئىكەنلىكىنى بىلدۈرگەن

خەلقئارا ئىنكاس قايتۇرۇلغۇچە سەپنى قوغداش ناملىق يىغىن چاقىرغان ئاتلانتىك كېڭىشى يىگىرمە بەشىنچى سېنتەبىر كۈنى ئۇيغۇر خەلقى ئۈچۈن ئادالەتنى تەجەللى تاپقۇزۇشنىڭ يوللىرى مۇزاكىرە قىلىنغان بۇ يىغىننىڭ قىسقىچە دوكلاتىنى ئېلان قىلىپ ئۇيغۇرلار مەسىلىسىگە كۈچلۈك خەلقئارا ئىنكاس قوزغالغۇچە ھازىرقى سەپنى قوغداشنىڭ زۆرۈرلۈكىنى بىلدۈرگەن تۆۋەندە بۇنىڭ تەپسىلاتىنى ئۆز مۇخبىرىمىز ئەركىندىن ئاڭلايسىلەر ئامېرىكىنىڭ نوپۇزلۇق ئاقىللار ئامبارلىرىدىن بىرى بولغان ئاتلانتىك كېڭىشى يىگىرمە بەشىنچى سېنتەبىر كۈنى قىسقا بىر خۇلاسە دوكلات ئېلان قىلىپ خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنى نىشان قىلغان ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايىتىنىڭ تېخى ئاخىرلاشمىغانلىقى ئۇيغۇرلارغا قارىتىلغان ۋەھشىيلىككە قارىتا كۈچلۈك بىر خەلقئارا ئىنكاس قايتۇرۇلمىغىچە ھازىرقى سەپنى ساقلاش كېرەكلىكىنى بىلدۈرگەن ئاتلانتىك كېڭىشىنىڭ مەزكۇر دوكلاتى بۇ ئورگاننىڭ ئىستراتېگىيىلىك دەۋا قۇرۇلۇشى پروگراممىسىنىڭ ئون توققۇزىنچى سېنتەبىر كۈنى نيۇ يورك شەھىرىدە ئىككى چوڭ خەلقئارالىق كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتى بىلەن بىرلىشىپ ئۆتكۈزگەن ئۇيغۇرلار ھەققىدىكى يىغىنىنىڭ خۇلاسە دوكلاتى ھېسابلىنىدۇ بۇ يىغىن خىتاينىڭ مۇئاۋىن رەئىسى خەنجىڭنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ھەر قايسى دۆلەت ۋە ھۆكۈمەت رەھبەرلىرى بې دې تې نىڭ يىللىق ئومۇمىي يىغىنىغا قاتنىشىش ئۈچۈن نيۇ يورك شەھىرىگە يىغىلغان بىر ۋاقىتتا ئۆتكۈزۈلگەن يىغىندا خىتاينىڭ قىلمىشىنى جاۋابكارلىققا تارتىپ ئۇيغۇر خەلقى ئۈچۈن ئادالەت يوللىرىنى تېپىش مۇزاكىرە قىلىنغان ئىدى ئاتلانتىك كېڭىشىنىڭ كۆرسىتىشىچە بې دې تې كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارى ئىشخانىسىنىڭ شىنجاڭ دوكلاتى ئېلان قىلىنغىنىغا بىر يىلدىن ئاشقان بولسىمۇ لېكىن ئۇيغۇر رايونىدىكى كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن مەجبۇرىي ئەمگەك ئائىلىلەرنىڭ پارچىلىنىشى ئۇيغۇر تىلى مەدەنىيىتى دىنىي ئېتىقادى ۋە كىملىكىنىڭ داۋاملىق باستۇرۇلۇشىدەك مەۋجۇت رېئاللىق خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ ۋەھشىيلىكنى توختىتىشتا ئائىلىلەرنى جەم قىلىشتا خىتاينىڭ ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايىتىنىڭ جازاسىز قېلىشىنى رەت قىلىشتا تېخىمۇ كۆپ ئىشلارنى قىلىش كېرەكلىكىنى كۆرسەتمەكتىكەن ئىقتىساد ژۇرنىلىنىڭ ئالىي مۇھەررىرى گادى ئابستەيننىڭ رىياسەتچىلىكىدىكى بۇ يىغىندا ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر ئادۋوكات ۋە پائالىيەتچى رەيھان ئەسئەت ئېچىلىش نۇتۇقى سۆزلىگەن يىغىندا ياۋروپا ئىتتىپاقى تاشقى ئىشلار كومىسسارىياتىنىڭ كۆپ قىرلىق مەسىلىلەر دىرېكتورى بېلىن مارتىنېز كاربونېل خانىم خىتاينىڭ ئۇيغۇر خەلقى ۋە باشقا تۈركىي ئاز سانلىق مىللەتلەرگە قاراتقان زۇلۇمىنى يوشۇرۇش ئۇرۇنۇشىغا ئالدانماسلىق كېرەكلىكىنى تەكىتلىگەن بېلىن مارتىنېز كاربونېل خانىم مۇنداق دېگەن بىر يىلدىن ئارتۇق ۋاقىت ئۆتكەن بولسىمۇ لېكىن شىنجاڭنىڭ كىشىلىك ھوقۇقى ۋەزىيىتىدە ھازىرغا قەدەر ھەقىقىي ياخشىلىنىش بولۇپ باقمىدى ئەمەلىيەتتە ۋەزىيەت يەنىلا ئىنتايىن جىددىي ھەتتا خىتاي ھۆكۈمىتىمۇ ئۇيغۇر ۋە باشقا ئاز سانلىق مىللەتلەرنى باستۇرۇش ۋە كونترول قىلىشتا تېخىمۇ چانمايدىغان مەۋھۇم ۋاسىتىلارنى قوللانماقتا نۆۋەتتە ساياھەتچىلىككە ئوخشاش ئىقتىسادىي تەرەققىياتقا مەركەزلەشكەنلىكى قەيت قىلىنماقتا بۇ ئۇرۇنۇشلار بىزنى ئالداپ قويماسلىقى كېرەك بېلىن مارتىنېز كاربونېل خانىم يەنە ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ خىتاينى بې دې تې كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسار ئىشخانىسىنىڭ شىنجاڭ دوكلاتىدىكى تەۋسىيىلەرگە ئەمەل قىلىشقا داۋاملىق چاقىرىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن ئۇنىڭ كۆرسىتىشىچە ياۋروپا ئىتتىپاقى ئۆزىنىڭ بۇ جەھەتتىكى ئەندىشىلىرىنى بۇ يىل ئىككىنچى ئايدا ئۆتكۈزۈلگەن ياۋروپا خىتاي كىشىلىك ھوقۇق دىئالوگىدا ئوتتۇرىغا قويغان بولۇپ بۇنى بۇ يىل چاقىرىلىش ئالدىدىكى ياۋروپا خىتاي باشلىقلار يىغىنىدىمۇ شۇنداقلا بې دې تې مۇنبەرلىرىدىمۇ داۋاملىق ئوتتۇرىغا قويىدىكەن بېلىن مارتىنېز كاربونېل ياۋروپا ئىتتىپاقى خىتاينى بې دې تې كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارى ئىشخانىسى بىلەن ھەمكارلىشىشقا، جۈملىدىن ئۇنىڭ دوكلاتىدىكى تەۋسىيەلەرگە ھەم بارلىق خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇق مېخانىزملىرىغا ئەمەل قىلىشقا چاقىرىدۇ، دەپ كۆرسەتكەن. يىغىندا سۆزگە چىققان گېرمانىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى ئاسىيا تىنچ ئوكيان باشقارمىسىنىڭ دىرېكتورى پېتېر لوفېلھارت بې دې تېنىڭ دوكلاتى ئاممىۋى تەشكىلاتلار ۋە مۇستەقىل تەتقىقاتچىلارنىڭ دەسلەپكى دوكلاتلىرىنى ھەم شاھىتلارنىڭ سۆزلىرىنى دەلىللەپ خىتاينىڭ ھەرىكىتى ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت تەشكىل قىلىشى مۇمكىن دەپ خۇلاسە چىقارغانلىقى لېكىن قايتا تەربىيىلەش لاگېرلىرىنىڭ تاقالغانلىقىغا دائىر خەۋەرلەرگە ئالدىنىپ قالماسلىقنى بىلدۈرگەن پېتېر لوفېلھارت مۇنداق دېگەن بىز رايوندىكى بىخەتەرلىك مۇئەسسەسىلىرىنىڭ ئازايتىلغانلىقى ۋە قايتا تەربىيىلەش لاگېرلىرىنىڭ تاقالغانلىقىغا دائىر خەۋەرلەرگە ئالدىنىپ قالماسلىقىمىز كېرەك تېخى يېقىندىلا خىتاي رەھبەرلىرى شىنجاڭدىكى قاتتىق قول سىياسىتىنىڭ داۋاملاشتۇرۇلىدىغانلىقىنى قەيت قىلدى پېتېر لوفېلھارتنىڭ تەكىتلىشىچە غەرب خىتاينى ئۇيغۇر رايونىدىكى خالىغانچە تۇتقۇن قىلىنغان بارلىق تۇتقۇنلارنى قويۇپ بېرىشكە داۋاملىق چاقىرىشى كېرەككەن ئۇ، بىز خىتاينى بې دې تې كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارى ئىشخانىسى بىلەن ھەمكارلىشىپ ئۇنىڭ دوكلاتىدا ئوتتۇرىغا قويۇلغان شىنجاڭدىكى خالىغانچە تۇتقۇن قىلىنغان بارلىق تۇتقۇنلارنى قويۇپ بېرىش ھەققىدىكى تەۋسىيەلىرىگە ئەمەل قىلىشقا چاقىرىشتا داۋاملىق چىڭ تۇرۇشىمىز كېرەك دېگەن يىغىندا ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ يەر شارى جىنايى ئىشلارنى بىر تەرەپ قىلىش ۋە ئادالەت باش ئەلچىسى بەت فون شاك خانىم سۆزگە چىققاندا بې دې تې كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارى ئىشخانىسىنىڭ شىنجاڭ دوكلاتى رايوندىكى قورقۇنچلۇق دەپسەندىچىلىكلەرنى ئاشكارىلاش ۋە ئۇنىڭغا ئىنكاس قايتۇرۇشنىڭ باشلىنىش نۇقتىسى دەپ قارىلىشى كېرەكلىكىنى بىلدۈرگەن

ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدىن كېيىنكى ۋەدىسى بويىچە ئالاھىدە مۇھىم رول ئوينايدۇ دۆلەتلەر ھەر قانداق جايدىكى ۋەھشىيلىك سۈكۈت قىلماسلىققا ۋەدە بەرگەن شۇنىڭغا ئاساسەن بىز بې دې تې كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارى ئىشخانىسىنى خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ باستۇرۇش ئۇسۇلىدا ئۆزگىرىش بولغان تەقدىردىمۇ تەكشۈرۈشنى داۋاملاشتۇرۇشقا چاقىرىمىز فون شاك خانىمنىڭ كۆرسىتىشىچە نۆۋەتتە ئۇلار ئۇيغۇر رايونىدا قاماققا ھۆكۈم قىلىنغان ئۇيغۇرلارنىڭ شىددەتلىك كۆپىيىشىدىن ئالاھىدە ئەندىشە قىلماقتا ئىكەن ئۇ مۇنداق دېگەن نۆۋەتتە بولۇپمۇ بىز شىنجاڭدا ئۇزۇن مۇددەتلىك قاماققا ھۆكۈم قىلىنغانلارنىڭ شىددەتلىك كۆپىيىشىدىن خۇسۇسەن ئاتالمىش قايتا تەربىيىلەش ياكى كەسپىي تەربىيىلەش مەركەزلىرىدىن رەسمىي تۈرمىلەرگە يۆتكەلگەنلىكىگە دائىر خەۋەرلەردىن ئەندىشە قىلىۋاتىمىز بۇ يىغىن خىتاينىڭ ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ۋە بەزى غەرب پارلامېنتلىرىنىڭ خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا ئىرقىي قىرغىنچىلىق قىلىۋاتقانلىقىنى ئېلان قىلىشىغا قارىتا شىنجاڭنىڭ ھېكايىسىنى سۆزلەش ھەرىكىتى قوزغاپ ئومۇميۈزلۈك دىپلوماتىك ۋە تەشۋىقات ھۇجۇمى باشلىغان بىر ۋاقىتتا ئۆتكۈزۈلگەن يىغىندا خىتاي تۈرمىسىدىكى ئۇيغۇر تۇتقۇنى باغداش تورىنىڭ قۇرغۇچىسى ئەكبەر ئەسەتنىڭ ھەدىسى ئادۋوكات ئاتلانتىك كېڭىشىنىڭ غەيرىي رەسمىي ئالىي تەتقىقاتچىسى رەيھان ئەسەت خىتاينىڭ چەت ئەلدىكى ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇشتا ئۇلارنىڭ يۇرتىدىكى ئائىلە ئەزالىرىنى گۆرەگە تۇتۇش بىلەن بىرگە خەلقئارا ساقچى تەشكىلاتىنىمۇ ئىشقا سېلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگەن رەيھان ئەسەت مۇنداق دەيدۇ خەلقئارا ساقچى تەشكىلاتى خىتاي خەلقئارالىق باستۇرۇشتا قوللىنىۋاتقان مېخانىزملارنىڭ بىرى بىزنىڭ ئۇيغۇر پائالىيەتچى ۋە كىشىلىك ھوقۇق ئاكتىپلىرىمىزدىن باشقا دۆلەتلەرگە بېرىش يولىدا تۇتقۇن قىلىنغانلار بار ماراكەش بۇ خىل تۇتقۇن قىلىشنىڭ بىر مىسالى بۇ خەلقئارا تەشكىلاتلارنىڭ ۋەزىپىسى ئىنسانلارنى قوغداش خەلقئارالىق باستۇرۇشنىڭ بىر ۋاسىتىسى بولۇش ئەمەس بولسىمۇ لېكىن خىتاي بۇ ئورگانلارنى كەڭ كۆلەمدە قوللانماقتا ئاتلانتىك كېڭىشىنىڭ خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتى ۋە كىشىلىك ھوقۇق كۆزىتىش تەشكىلاتى بىلەن بىرلىشىپ ئۇيۇشتۇرغان بۇ يىغىنى خىتاينىڭ قارشىلىقىغا دۇچ كەلگەن ئاتلانتىك كېڭىشىنىڭ ئاشكارىلىشىچە خىتاينىڭ بې دې تېدا تۇرۇشلۇق ۋەكىلى نۇرغۇن دۆلەتلەرگە خەت يېزىپ ئۇلارنىڭ بۇ يىغىنغا قاتناشماسلىقىنى تەلەپ قىلغان خىتاي ۋەكىلى خېتىدا بۇ يىغىننى ئۇيۇشتۇرغۇچى ئورگانلارنىڭ نام شۆھرىتى ناچار خىتايغا قارشى تەشكىلاتلار ئىكەنلىكى ئۇلارنىڭ شىنجاڭ توغرىسىدا يالغان ۋە يامان غەرەزلىك ئۇچۇرلارنى تارقىتىپ كەلگەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگەن ئاتلانتىك كېڭىشىدىكى شۇ قېتىملىق يىغىن خىتاينىڭ مۇئاۋىن رەئىسى خەن جېڭ يىگىرمە بىرىنچى سېنتەبىر كۈنى بې دې تې ئومۇمىي يىغىنىدا نۇتۇق سۆزلەشنىڭ ھارپىسىدا ئۆتكۈزۈلگەن خەن جېڭ بې دې تېدا سۆزگە چىققاندا يىغىن زالىنىڭ سىرتىدا ئۇيغۇرلار تىبەتلەر ۋە باشقىلار نامايىش ئۆتكۈزۈپ خىتاينىڭ لاگېرلارنى تاقىشى تۇتقۇنلارنى قويۇپ بېرىشى ۋە باستۇرۇشىنى توختىتىشنى تەلەپ قىلغان ئىدى.
خەلقئاراغا تونۇلغان ئۇيغۇر فولكلورشۇناس پروفېسسور راھىلە داۋۇتنىڭ ئۆمۈرلۈك قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغانلىقىنىڭ ئاشكارىلىنىشى خەلقئارادا كۈچلۈك ئىنكاس قوزغىدى مەلۇم بولۇشىچە راھىلە داۋۇتقا ئوخشاش ئۇزۇندىن بۇيان ئىز دېرەكسىز غايىپ بولغان نۆۋەتتىكى ئەھۋالى ئېنىقسىز ئۇيغۇر زىيالىيلىرى ئۈچ يۈزدىن ئاشىدىكەن مۇتەخەسسىسلەر بۇ ھەقتە رادىيومىزغا سۆز قىلىپ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ غەرەزلىك ھالدا ئۇيغۇر بىلىم ئادەملىرى ۋە زىيالىيلىرىنى ئۇيغۇر جەمئىيىتىدىن ئايرىۋەتكەنلىكىنى بۇنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ كۈچلۈك دەلىلى ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى تۆۋەندە ئۆز مۇخبىرىمىز نۇرىماننىڭ بۇ ھەقتە ئىشلىگەن پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ ئامېرىكىدىكى دىئالوگ فوندى يىگىرمە بىرىنچى سېنتەبىر كۈنى تۇتقۇندىكى ئۇيغۇر فولكلورشۇناس شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پروفېسسورى راھىلە داۋۇتنىڭ ئۆمۈرلۈك قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغانلىقىنى دەلىللىگەنلىكى ھەققىدە خەۋەر ئېلان قىلدى پروفېسسور راھىلە داۋۇتنىڭ ئۆمۈرلۈك قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغانلىقى مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلارنى ۋە ئۇيغۇرشۇناس تەتقىقاتچىلارنى قاتتىق قايغۇغا چۆمدۈردى ۋە غەزەپلەندۈردى دىئالوگ فوندى دىرېكتورى جون كەم دىئالوگ فوندىنىڭ بۇ ھەقتىكى خەۋىرىدە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر فولكلورشۇناس راھىلە داۋۇتنى ئۆمۈرلۈك قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلغانلىقىنى رەھىمسىز پاجىئە ئۇيغۇر خەلقى ئۈچۈن ۋە ئىلىم ئەركىنلىكىنى قەدىرلەيدىغان بارلىق كىشىلەر ئۈچۈن زور يوقىتىشتۇر دېگەن پروفېسسور راھىلە داۋۇتنىڭ قىزى ئەقىدە پولاتنىڭ گۇۋاھلىقىغا ئاساسلانغاندا راھىلە داۋۇت ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى ئون ئىككىنچى ئايدا ئىز دېرەكسىز يوقاپ كەتكەن

ئۇنىڭدىن باشقا ھازىرغا قەدەر رادىيومىز تەرىپىدىن تۇتۇلغانلىقى ياكى لاگېرلارغا تۈرمىلەرگە قامالغانلىقى دەلىللەنگەن ئۇيغۇر زىيالىيلىرىدىن خالمۇرات غوپۇر تاشپولات تېيىپ دىلمۇرات غوپۇر ئابدۇبەسىر شۈكۈرى غەيرەتجان ئوسمان ئابدۇقادىر جالالىدىن قاتارلىق ئۇنىۋېرسىتېت پروفېسسورلىرى ئابدۇراخمان ئەبەي يالقۇن روزى ياسىنجان سادىق چوغلان قۇربان مامۇت ئابلىكىم ھەسەن مۇختەر بۇغرا كۈرەش تاھىر قاتارلىق ئەدىب ۋە نەشرىياتچىلار بار بولۇپ ئېنىقسىز مەلۇماتلارغا قارىغاندا خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن تۇتقۇن قىلىنغان ئۇيغۇر زىيالىيلارنىڭ سانى ئۈچ يۈزدىن ئاشىدىكەن ئامېرىكا جورج ۋاشىنگتون ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پروفېسسورى ئۇيغۇرلارغا قارشى ئۇرۇش ناملىق كىتابنىڭ ئاپتورى شان روبېرتس ئەپەندى بۇ ھەقتە رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلدى

ئىقتىسادىي ۋە باشقا ھەر كەسىپتىكى زىيالىيلىرىنى يوقىتىشنى مەقسەت قىلىدۇ بىلگىنىمىزدەك تۇتقۇن قىلىنغان زىيالىيلارنىڭ ئاساسەن دۆلەت مەكتەپلىرىدە دۆلەتنىڭ قانۇن تۈزۈمىگە بويسۇنغان ئاساستا ئىشلەۋاتقانلار ئۇلار پەقەت ئۆز مىللىتىنىڭ تارىخىنى تىلىنى مەدەنىيىتىنى ئەدەبىياتىنى ئوقۇغۇچىلىرىغا يەتكۈزگەن ۋە تەتقىق قىلغان باشتا مۇشۇ ساھەدىكى ئۇيغۇر زىيالىيلار بىر بىرىدىن ئىز دېرەكسىز غايىب بولۇشقا باشلىدى بىز ئۇلارنى لاگېرغا، تۈرمىلەرگە سولىدى، دەپ پەرەز قىلىشقان ئىدۇق. خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇلارنى ئۇيغۇر جەمئىيىتىدىن ئايرىپ، لاگېر، تۈرمىلەرگە سولاپلا بولدى قىلماستىن، ئۇلارنى ناھايىتى ئۇزۇن مۇددەتلىك تۈرمىگە مەھكۇم قىلغان. پروفېسسور راھىلە داۋۇت ئۇنىڭ بىر مىسالى. ئۇ ئۆمۈرلۈك قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنىپتۇ.
خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكىنىڭ باياناتچىسى ماۋ نىڭ يىگىرمە ئىككىنچى سېنتەبىر ئۆتكۈزۈلگەن مۇخبىرلارنى كۈتۈۋېلىش يىغىنىدا راھىلە داۋۇتنىڭ دېلوسى توغرىسىدا توختىلىپ ئۆزىنىڭ بۇ ھەقتە بېرىدىغان ھېچقانداق ئۇچۇرىنىڭ يوقلۇقىنى خىتاينىڭ دېلولارنى قانۇن بويىچە بىر تەرەپ قىلىدىغانلىقىنى ئېيتقان مۇخبىرىمىزنىڭ ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى خوتەنگە قارىتا ئېلىپ بارغان تېلېفون زىيارەتلىرى داۋامىدا خوتەن پېداگوگىكا ئالىي تېخنىكومىنىڭ ئەللىككە يېقىن ئوقۇتقۇچى ۋە مەمۇرىي خادىملىرىنىڭ تۇتقۇندا ئىكەنلىكى بۇلارنىڭ ئىچىدە يېشى يەتمىشتىن ئاشقان پېنسىيونېرلارنىڭمۇ بارلىقى ئاشكارىلانغانىدى ئەمما ئۇلارنىڭ نېمە جىنايەت بىلەن تۇتۇلغانلىقى نامەلۇم فرانسىيىدىكى مۇزىكا تەتقىقاتچىسى مۇقەددەس مىجىت خانىم ئۇيغۇر زىيالىيلىرىنىڭ تۇتقۇن قىلىنىشى ھەققىدە رادىيومىزغا سۆز قىلىپ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر زىيالىيلىرىغا قىلغان ھۇجۇمىنىڭ پەقەت ئۇيغۇر مەدەنىيىتىگىلا قىلغان ھۇجۇم بولماستىن بەلكى پۈتۈن مىللەتكە قىلغان ھۇجۇم ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن بۇيانقى بىز پۈتۈن مىللەت سۈپىتىدە دۇچ كېلىۋاتقان بۇ ھۇجۇم بۇ كىرىزىسلارنى ئەمدى بەزى مۇتەخەسسىسلەر مەدەنىي قىرغىنچىلىق دەپ تەرىپلەپ كەلدى مەن شەخسەن بۇ سۆزلۈككە ياكى بولمىسا بۇ تېرمىننى ئىشلىتىشكە ئانچە بەك قايىل ئەمەس چۈنكى بىر مىللەتكە قىلىنغان ھۇجۇم ئۇنىڭكى پۈتۈن ۋۇجۇدىغا قىلىنغان ھۇجۇم بولىدۇ ئۇ مەيلى مەدەنىيەت جەھەتتىن ياكى جىسمانىي جەھەتتىن بولسۇن بۇ بىر تاجاۋۇزچىلىق بۇنىڭدىن ئېلىپ ئېيتقان ۋاقتىدا ئەمدى بىزنىڭكى مۇشۇ ئۇيغۇرلارنىڭ سەركىلىرى، ئۇيغۇرلارنىڭكى مەدەنىيىتىنى، تارىخىنى، سەنئىتىنى ساقلاشتا، ئۇلارنى داۋاملىق تەرەققىي قىلدۇرۇشقا كۈچ چىقىرىۋاتقانلارنىڭ ھەممىسىنى ئاپىرىپ سولىۋېلىشى بۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭكى ئۇيغۇرلارنىڭكى ئەسلى ئەڭ ئىچكى ۋۇجۇدىغا، مەۋجۇدىيىتىگە قىلىنغان بىر ھۇجۇم بۇ. راھىلە داۋۇتقا ئوخشاش كىشىلىرىمىزنىڭ يوق بولۇشى مەسىلەن يالقۇن روزى پەرھات تۇرسۇن ئابدۇقادىر جالالىدىن دېگەندەك نۇرغۇن بىز ئۈچۈن مۇھىم بولغان ھەمدە بىزنىڭكى مېڭىمىز بولغان بىزنىڭكى تەپەككۇرىمىز بولغان كىشىلىرىمىزنىڭ ھەممىسىنىڭكى قاراڭغۇ ھاڭلارغا چۈشۈپ كېتىشى خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن يوقىتىلىپ كېتىشى بىزگە نىسبەتەن بەك بىر ئېغىر ھەم ئورنىنى تولدۇرۇۋالغۇسىز بىر يوقىتىش شان روبېرتس ئەپەندى بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى

شۇڭا خىتاي ھۆكۈمىتى مەقسەتلىك، غەرەزلىك ھالدا ئۇيغۇر زىيالىيلىرىنى ئۇيغۇر خەلقىدىن ئايرىۋەتكەن. ئۇلار بۇ ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنى پۈتۈنلەي يوقىتىشقا ئۇرۇنماقتا. ئۇلار ئېنىقلا ئۇيغۇرلارغا قارىتا مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقى ئېلىپ بېرىۋاتىدۇ. راھىلە داۋۇتنى مىسال قىلساق، ئۇنىڭ تەتقىقاتلىرى ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆز زېمىنىغا بولغان باغلىنىشىنى گەۋدىلەندۈرگەن، ئۇ تەتقىق قىلغان قەدىمكى ئىبادەتخانىلار مۇقەددەس بىلىنىدىغان مەقبەرىلەر ئۇيغۇرلارنى كىملىكى تارىخى ۋە مەنىۋى جەھەتتىن زېمىنغا باغلىغان
ئۇزۇن يىللاردىن بۇيان ئۇيغۇر سەنئىتى بولۇپمۇ ئۇيغۇرلارنىڭ مۇزىكا مەدەنىيىتى تەتقىقاتى بىلەن شۇغۇللىنىپ كېلىۋاتقان لوندون ئۇنىۋېرسىتېتى شەرقشۇناسلىق ۋە ئافرىقا ئىنستىتۇتىنىڭ ئوقۇتقۇچىسى رېيچېل خاررىس خانىم رادىيومىزغا سۆز قىلىپ راھىلە داۋۇتنىڭ ئۆمۈرلۈك قاماق جازاسىغا مەھكۇم قىلىنغانلىقىغا ناھايىتى قايغۇرغانلىقىنى بىلدۈردى ئۇ يەنە مۇنداق دېدى
تارىخقا قارايدىغان بولساق، بىر مىللەتنىڭ زىيالىي قاتلىمىدىكىلەرنى باستۇرۇش ئارقىلىق ئاشۇ مىللەتنىڭ كىملىكىنى يوقىتىشقا ئۇرۇنۇش، ھەقىقەتەن ئۇ مىللەتنىڭ كىملىكىدە كىرىزىس پەيدا قىلىدۇ. شۇڭا بىزنىڭ بۇ سىياسەتكە قارشى قىلالايدىغىنىمىز، مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلار ۋە باشقا ئۇيغۇرلارغا ياردەم قىلىشنى خالايدىغانلار ئاشۇ تۇتۇلۇپ كەتكەن زىيالىيلار يازغان كىتابلارنى مۇھاجىرەتتە ساقلاپ قېلىش، ئۇلارنى ئوقۇش، ئۇنىڭدىكى مەزمۇنلارنى تارقىتىش، ئۇيغۇر تارىخىنى ئۆگىنىش ۋە ئۆگىتىشتۇر. مەلۇم بولۇشىچە خىتاي ھۆكۈمىتى يېقىندىن بۇيان ئۆزىنىڭ ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈۋاتقان سىياسەتلىرىنىڭ ئامېرىكا قاتارلىق غەرب دېموكراتىك دۆلەتلەر ھۆكۈمەتلىرى ۋە پارلامېنتلىرى تەرىپىدىن ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت دەپ جاكارلىنىشىغا قارشى ئۇيغۇر رايونىدا ئاتالمىش قايتا تەربىيىلەش لاگېرلىرىنىڭ تاقالغانلىقىنى ئۇيغۇرلارنىڭ خۇشال خاتىرجەم ياشاۋاتقانلىقىنى كۈچەپ تەشۋىق قىلغان ئەمما فرانسىيە ئاگېنتلىقى مۇخبىرلىرى ئىككى ھەپتە بۇرۇن ئېلان قىلغان يەكەندە ئېلىپ بارغان زىيارىتى ھەققىدىكى دوكلاتىدا دېيىلىشىچە ئۇلار يەكەندىكى جەمئىي يىگىرمە ئالتە تۇتۇپ تۇرۇش ئورنىغا بارغان ۋە ئۇلارنىڭ ئاز دېگەندە ئونىنىڭ ھېلىھەم ئوچۇقلۇقىنى كۆرگەن دەرۋازىدىكى ساقچىلار ئۇلارغا بۇ دېگەن تۈرمە بۇ چەكلەنگەن رايون دېگەن مۇخبىرلار بۇ ئارقىلىق خەلقئاراغا ئۇيغۇر رايونىدىكى كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇننىڭ داۋام قىلىۋاتقانلىقىنى ئاشكارىلاپ بەرگەن مۇقەددەس مىجىت خانىم ئاخىرىدا مۇنداق دېدى راھىلە داۋۇتقا ئوخشاش كىشىلىرىمىز ھېچقاچان بىرەر قۇرتقىمۇ ياكى بىرەر چۆمۈلىگىمۇ ئازار بېرىپ باققان ئىنسانلار ئەمەستە ئاساسەن باشقىلارغا ياردەم قىلىشنىلا باشقىلار ئۈچۈن خىزمەت قىلىشنىلا ئاساسىي ھايات نۇقتىسى قىلىپ ئاشۇنداق قىلىپ ياشاپ كەلگەن كىشىلەر ئەمدى بۇلارنىڭكى بۇنچىۋالا ئېغىر كۈنلەرگە قېلىشى بىر ئىنساننىڭ ئەقلى يەتمەيدىغان، قوبۇل قىلغىلى بولمايدىغان بىر خىل چۈشەنگۈسىز ئېنىگمىلارغا ئايلىنىپ قالدى بۇلار. ئەمدى بۇلارنى قانداق قىلىپ مۇشۇ دۇنيادا ھازىرقى مۇشۇ دەۋرلەردىمۇ مۇشۇنداق تەڭسىزلىكلەرنىڭكى پۈتۈن ئىنسانىيەتنىڭكى مۇشۇنداق پاقىراپ تۇرغان كۆز ئاستىدا يۈز بېرىۋاتقانلىقى بۇ بىر بەك ئېچىنىشلىق بىر پاجىئە دەپ ئويلايمەن.
بۇ پروگراممىنى نۇرئىمان تەييارلىدى. خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدىكى ئاتا ئانىلىرى لاگېرلارغا قامالغان يۈز مىڭلىغان ئۇيغۇرلارنىڭ پەرزەنتلىرىنى ئائىلىسىدىن مەجبۇرىي ئايرىپ يىغىۋېلىپ ئۇلارنى ياتاقلىق مەكتەپلەردە خىتايلاشتۇرۇپ تەربىيىلەۋاتقانلىقى ھەققىدىكى خەۋەرلەر يېقىندىن بۇيان گېرمان تاراتقۇلىرىدا جىددىي تېمىغا ئايلانماقتا

ئۇيغۇر پەرزەنتلىرىنى ئائىلىسىدىن مەجبۇرىي ئايرىپ تاشلىماقتا ناملىق خەۋەرلەر ئېلان قىلىنغان. خەۋەرلەردە خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ ئاتا ئانىلىرى لاگېرلارغا قامالغان يۈز مىڭلىغان ئۇيغۇرلارنىڭ پەرزەنتلىرىنى يىغىۋېلىپ ياتاقلىق مەكتەپلەردە خىتايلاشتۇرۇپ تەربىيەلەۋاتقانلىقى بايان قىلىنغان.

ھۆكۈمەتنىڭ ياتاقلىق مەكتەپلىرىدە تەربىيەلىنىۋاتقان ئۇيغۇر ۋە باشقا ئاز سانلىق مىللەت بالىلىرىنىڭ ئائىلىسىدىن، جەمئىيەتتىن ئايرىپ تاشلىنىپ، ئاسسىمىلاسىيە قىلىنىۋاتقانلىقىدىن، ئۇلارنىڭ ئۆز ئانا تىلىدىن دەرس ئاڭلىيالمايدىغانلىقىدىن قاتتىق ئەندىشە تۇيۇۋاتقانلىقىنى بايان قىلغان. دوكلاتتا مۇنداق ئىبارىلەرگە ئورۇن بېرىلگەن، بىزنىڭ قاتتىق دىققىتىمىزنى تارتقىنى شىنجاڭدىكى ياتاقلىق مەكتەپلەردە تامامەن دېگۈدەك خىتاينىڭ دۆلەت تىلى قوللىنىلىدىكەن.

دوكلاتتا يەنە مۇھاجىرەتتە ياشاۋاتقان ياكى لاگېرلارغا قامالغان كىشىلەرنىڭ پەرزەنتلىرىنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن يېتىم بالا دەپ قارىلىپ، مەجبۇرىي ھالدا پۈتۈن كۈنلۈك ياتاقلىق مەكتەپلەرگە ياكى يەسلىلەرگە ۋە ياكى يېتىمخانىلارغا ئورۇنلاشتۇرۇلغانلىقى، بۇ يەردە تامامەن خىتاي تىلىدا دەرس ئۆتۈلىدىغانلىقى ئەسكەرتىلگەن.

تەرەپسىز مۇتەخەسسىسلەر ۋە تەتقىقاتچىلار ئېلان قىلغان بولغاچقا، ئالدىمىزدىكى كۈنلەردە ئۇنىڭ خەلقئارادىكى قىممىتى ۋە تەسىرى تېخىمۇ يۇقىرى بولىدىكەن.
بۇلار سىياسىي بىلەن مۇناسىۋىتى يوق، تامامەن ھەققانىيەتكە تايانغان، پاكىتلارغا تايانغان ھالدا ئىنسانلارنىڭ ھەق-ھوقۇقى، ئادالىتى ئۈچۈن ئۆزىنىڭ خىزمەت تېررىتورىيەسى بويىچە تەكشۈرۈشلەرنى ئېلىپ بېرىپ، دوكلات ئېلان قىلىنغان بىر ئورگان ۋە قۇرۇملار، كىشىلەر بولغانلىقى ئۈچۈن،

ئۇيغۇر دىيارىدىكى قاتتىق نازارەت ۋە باشقۇرۇش ئاستىغا ئېلىنغان بۇ ئۆسمۈر بالىلارنىڭ ئاتا ئانىسى بىلەن، چوڭ ئائىلىسى بىلەن ۋە جەمئىيەت بىلەن بولغان ئالاقىسى ئىنتايىن چەكلىك ئىكەنلىكىنى، بۇنىڭ بالىلارنى ئائىلىدىن، جەمئىيەتتىن ئايرىپ تاشلاپ، ئۇلارنىڭ مەدەنىيىتى، ئېتىقادى ۋە مىللىي كىملىكلىرىدىن ئادا جۇدا بولۇشقا ئېلىپ بارىدىغانلىقىنى تەكىتلەشكەن.

مۇھىم بىر تەرەققىياتلارنىڭكى بىرسى، ئەلۋەتتە بۇ ناھايىتى بەك كېچىپ كەتكەن بىر ئىش بولدى. چۈنكى خىتاي ھاكىمىيىتى شەرقىي تۈركىستان مۇستەملىكە قىلىنغاندىن باشلاپ ھازىرغا قەدەر ھەر خىل نام ئاتاقلار بىلەن ئۇيغۇر پەرزەنتلىرىنى ئاسسىمىلياتسىيە قىلىشقا ئۇرۇنۇپ كەلدى. ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلدىن باشلاپ ئېلىپ بېرىلىۋاتقان ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنىڭ رامكىسى ئاستىدا بۇ سىياسەت تېخىمۇ بەك ۋەھشىيلەشتى.

دىققەتنى تارتىدىغىنى ئۇيغۇر بالىلىرىنىڭ تەقدىرىگە مۇناسىۋەتلىك تېمىلارنىڭ گېرمانىيە مەتبۇئاتلىرىدا بارغانسېرى كۆپىيىشى بولماقتا. يىگىرمە بەشىنچى سېنتەبىر كۈنى گېرمانىيە تاراتقۇسى ناملىق رادىيو قانىلى بۇ خۇسۇستا خىتاينىڭ ئۇزارغان قولى ناملىق يىگىرمە ئالتە مىنۇتلۇق مەخسۇس بىر پروگرامما تارقاتقان. بۇ رادىيو پروگراممىسىدا ئاتا ئانالىرى تۈرمىلەرگە، لاگېرلارغا ياكى مەجبۇرىي ئەمگەك ئورۇنلىرىغا قامالغان مىليوندىن ئارتۇق ئۇيغۇر بالىلىرىنىڭ دۆلەت تەرىپىدىن تۇتۇپ كېتىلىپ مەخسۇس لايىھىلەنگەن ياتاقلىق مەكتەپلەردە يېتىپ ئوقۇپ پۈتۈنلەي خىتايچە تەربىيىلىنىۋاتقانلىقى ئىلگىرى سۈرۈلگەن. پروگراممىدا بايان قىلىنىشىچە شەرقىي تۈركىستاندا ئۇيغۇر تىلى ئىستېمالدىن تامامەن قالدۇرۇلغان بولۇپ ئوچۇق سورۇنلاردا ھېچكىم ئۇيغۇرچە سۆزلىيەلمەيدىكەن. يەسلى بالىلىرىدىن تارتىپ ئالىي مەكتەپلەرگىچە تىل ۋە ئوقۇشلۇقلارنىڭ ھەممىسى خىتايچىلىشىپ بولغان بولۇپ، بالىلار ھەتتا ئائىلىسىدىمۇ قورقۇپ، ئاتا ئانىسى ياكى بوۋىلىرىغا ئۇيغۇرچە سۆز قىلالمايدىكەن. ئۇيغۇرچە سۆزلەش ئۇلارنىڭ لاگېرلارغا قامىلىشىغا يېتەرلىك سەۋەب بولالايدىكەن. einem Zeitpunkt also, als Peking die Repression gegen ethnische Minderheiten in Xinjiang massiv ausbaut. پروگراممىدا تىلغا ئېلىشىچە، ئۇيغۇرچە كىتابلىرى تامامەن مۇسادىرە قىلىنغان ياكى كۆيدۈرۈۋېتىلگەن. ئۇيغۇر كىملىكى ۋە مەدەنىيىتىگە ئائىت ھەممە نەرسە تازىلىنىپ، كۆزدىن يوقىتىلغان شەرقىي تۈركىستاندا نۆۋەتتە ئۇيغۇرلىقىدىن ھېچ ئەسەرمۇ قالمىغان بىر ئەۋلاد كىشىلەر يېتىشىپ چىقماقتا ئىكەن. مەخسۇس خىتاي تىلى، خىتاي مەدەنىيىتى سىڭدۈرۈلۈۋاتقان، بولۇپمۇ ياتاقلىق مەكتەپلەردە تامامەن خىتايچە تەربىيەلىنىۋاتقان مىليوندىن ئارتۇق بۇ ئۇيغۇر پەرزەنتلىرىنىڭ كەلگۈسىنى تەسەۋۋۇر قىلىش مۇمكىن ئەمەسكەن. prekarisiert, sie werden marginalisiert. Das heißt, in den nächsten Jahrzehnten werden قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار! ئۇيغۇر بالىلىرىنىڭ ئائىلىسىدىن مەجبۇرىي ئايرىلىپ، خىتايلاشتۇرۇلۇشىنىڭ گېرمان تاراتقۇلىرىدا جىددىي تېمىغا ئايلىنىۋاتقانلىقىغا دائىر مەلۇماتنى دىققىتىڭلارغا سۇندۇق.
گېرمانىيىدىن ئەكرەم ئاڭلاتتى. ئۇيغۇر تىلىنى ساقلاش ۋە راۋاجلاندۇرۇشنى ئاساسىي نىشان قىلغان بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن توققۇزىنچى يىلى قىرغىزىستاندا قۇرۇلغان قىرغىزىستان ئۇيغۇرلىرىنىڭ ئىتتىپاق جەمئىيىتىنىڭ تەشەببۇسى ۋە تىرىشچانلىقى بىلەن يېقىندا ئۇيغۇرلار زىچ ئولتۇراقلاشقان مەھەللىلەردىكى مەكتەپلەردە ئۇيغۇر تىلى ئوقۇتقۇچىلىرىنى تەربىيىلەش كۇرسلىرى ئېچىلغان بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتنى تۆۋەندە قىرغىزىستاندىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز فېرۇزەدىن ئاڭلايسىزلەر قىرغىزىستان ئۇيغۇرلىرى ئىتتىپاق جەمئىيىتىنىڭ تەشەببۇسى ۋە تىرىشچانلىقى بىلەن ئۇيغۇرلار زىچ ئولتۇرلاشقان مەھەللىلەردىكى مەكتەپلەردە ئۇيغۇر تىلى كۇرسلىرى ئېچىلماقتا. ئۇيغۇر تىلى ئوقۇتقۇچىلىرىنى يېتىشتۈرۈش ئۈچۈن ئىتتىپاق جەمئىيىتى تەربىيەلەش كۇرسى تەشكىللەپ ئوقۇتقۇچىلارغا ھەم ئىتتىپاق جەمئىيىتىنىڭ ئىدارىسىدە ھەم تور ئارقىلىق دەرس ئۇيۇشتۇرماقتا. بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن توققۇزىنچى يىلى قىرغىزىستان ئۇيغۇرلىرىنىڭ ئىتتىپاق جەمئىيىتى قۇرۇلغاندىن بۇيان، جەمئىيەتنىڭ ئەڭ ئاساسلىق مەسىلىسى ئۇيغۇر تىلىنى ساقلاش ۋە راۋاجلاندۇرۇشىدۇر. شۇ ساھەدە ئىتتىپاق جەمئىيىتى تەرىپىدىن بىر نەچچە تەدبىر ئېلىنغان. بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان تۆتىنچى يىلدىن بۇيان تا بۈگۈنگىچە ئىتتىپاق گېزىتى ئۇيغۇر تىلىدا نەشر قىلىنىدۇ، تۈرلۈك تىل مۇسابىقىلىرى ۋە باشقا تەنتەنىلەر ئۇيۇشتۇرۇلماقتا. ئۇيغۇرلار زىچ ئولتۇرلاشقان مەھەللىلەردىكى مەكتەپلەردە ئۇيغۇر تىلى سىنىپلىرى داۋام قىلغان، لېكىن ئۇ سىنىپلار ئىككى مىڭ ئونىنچى يىلى نامەلۇم سەۋەبلەر بىلەن تاقالغان. بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان تۆتىنچى يىلى مەرھۇم پروفېسسور ئىسرائىل ئىبراھىموفنىڭ تەشەببۇسىدا قىرغىزىستان مىللىي ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئۇيغۇر فىلولوگىيەسى بۆلۈمى ئېچىلغان. ئەپسۇسكى، ئىككى مىڭ بەشىنچى يىلى ئوقۇغۇچىلار كەمچىل بولغاچقا، بۆلۈم تاقىلىشقا مەجبۇر بولدى. ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئون ئىككىنچى مارت قىرغىزىستان ئۇيغۇرلىرى ئىتتىپاق جەمئىيىتىنىڭ رەئىسلىكىگە تۇرسۇنتاي سەلىموف سايلاندى. شۇ پەيتتىن تارتىپ تۇرسۇنتاي سەلىموف ۋە ئۇنىڭ مۇئاۋىنى تۇرسۇن نازاروف ۋە سەپداشلىرى قىرغىزىستان قانۇنلىرىغا ئاساسلىنىپ قىرغىزىستان ھۆكۈمىتىگە ۋە مائارىپ مىنىستىرلىقىغا مۇراجىئەتنامىلارنى يوللاپ، كۆپلىگەن ئۇچرىشىشلارنى ئۆتكۈزۈپ، ئۆزلىرىنىڭ ئېسىل ئىرادىسىغا ئېرىشكەن. رادىيو زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان تۇرسۇن نازاروف مەكتەپ مۇدىرلىرى بىلەن ئۇچرىشىپ، ئورتاق كېلىشىملەر تۈزۈلگەنلىكىنى تىلغا ئېلىپ، ئۇيغۇرلار زىچ ئولتۇرلاشقان مەھەللىلەردىكى ئون بەش مەكتەپتە ئۇيغۇر تىلى سىنىپلىرى ئېچىلىۋاتقانلىقىنى سۆزلەپ ئۆتتى. بىز ئويلىغان بىر ئون مەكتەپ ئاچساقمۇ، ئون سىنىپ ئاچساق. يېزىلاردا، شەھەرنىڭ ئىچىدە دەپ ھازىر.

بىزنىڭكى مىللىتىمىزنىڭكى ئېتىلىپ مۇشۇ ئىشنى قىلىۋاتقىنىغا مەن پەخىرلىنىۋاتىمەن شۇنىڭسىكى بىزنىڭ كېلەچىكىمىز مۇشۇنىڭ بىلەن تۈگىمەيدىكەن خۇدايىم بىزنىڭ كېلەچىكىمىزنىڭ ئالدىدا باركەن بىردەم مانا بىزنىڭ كاماندىمىز كېلىپ بىز بىرىنچى مەسىلە خەلقنى بىرلەشتۈرىمىز ئىككىنچىدىن مۇشۇ مەكتەپ تىل ئانا تىلىمىزنى ئورۇنلاشتۇرىمىز ئۆرپ ئادىتىمىزنى يوقاتمايمىز مەدەنىيىتىمىزنى ئوي پىكرىمىزدىن كەلگەن ئاللا تائالا بىزنىڭ شۇ نىيىتىمىز تۈز، ياخشى ئۈچۈن مانا ھەققاسىڭلار شۇ مانا بىز مانا ئىككى ئۈچ ئايدىن بېرى تۇرسۇن بىزنىڭ ئەكبەر ئاكاملار شۇنچىلىك مۇشۇنىڭغا كۆڭۈل قويۇپ يوق يەردە مانا مۇشۇ كىتابلارنى سىلەر بىلەن نەچچە قېتىم ئۇچراشتۇق قايسى كىتابلارنى ئىشلەتسەك بولىدۇ قانداق ئىشلەتسەك بولىدۇ دەپ بىر پىكىرگە ھەتتا ھەتتا ئۆزىمىز مۇشۇ ئەلىپلەرنى چىقارساق دېگەن دەرىجىگىچە يېتىشكەن ئۇيغۇر تىلى ئوقۇتقۇچىلىرىنى تەربىيەلەش كۇرسلىرى ھەر شەنبە ئىتتىپاق جەمئىيىتىنىڭ ئىدارىسىدە داۋام قىلىدىكەن. باشقا كۈنلىرى مۇئەللىملەر تور ئارقىلىق بىلىم ئالىدىكەن. دەرس پىلانى ۋە پروگراممىسى ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسى مۇئاۋىن رەئىسى ئەكبەرجان باۋدۇنوف تەرىپىدىن يېزىلىپ، مۇئەللىملەرنى تەربىيەلەش كۇرسلىرىغىمۇ ئەكبەرجان ئەپەندى يېتەكچىلىك قىلماقتا. مەزكۇر دەرسلەرگە قاتناشقان بېلوۋودسك يېزىسىدىكى مۇئەللىم زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، ئۆز تۇيغۇلىرى بىلەن ئورتاقلاشتى.
بۈگۈنكى كۈن ناھايتى ياخشى ئۆتتى. بىز شۇنچىلىك خۇرسەن، ئانا تىلىمىز قايتىدىن ئۆز ئورنىغا كېلىپ، بالىلىرىمىز ئانا تىلدا گەپ قىلسا، مۇشۇ قىرغىزىستان جەمئىيەتىگە شۇنداق چوڭ رەھمەت، بىزگە شۇنچىلىك يول قويۇپ بېرىۋاتقىنىغا. مەن بېلوۋودسكى يېزىسىدىن بولىمەن، ھازىرچە بالىلىرىمىز قىزىقىپ، بىرىنچى كۈنى ئون بالىلار سۆھبەتكە كەلدى. مەن ئۇلار بىلەن مۇشۇ ئۇيغۇر ئانا تىلى توغرىلىق گەپ قىلىپ، كىچىككىنە بولسىمۇ ئۆتتۇق. ئويلايمەن، بىزنىڭكى بېلوۋودسكى يېزىسى ئىككىنچى مەكتەپكە ئوقۇپ.

ئۇيغۇر تىلى دەرسىنى بېرىدىغان بېرىدىغان ئىشنى باشلاۋاتىمىز بۈگۈن مانا ئون بەش مەكتەپنىڭ مۇئەللىملىرى كېلىپ ھەممىسى ئىشلەيمىز ھەممىسى ئوقۇتىمىز دەپ دەۋاتىدۇ بىز بۇ كۈننى شۇنداق بىر ئۇزۇن ۋاقىت كۈتكەنتۇق نېمىشقى دېسەك بىز ئون يىل بۇرۇن مۇشتاق دەرسلەرنى بەرگەنتۇق ئەمدى مانا يەنە باشقىدىن داۋاملاشتۇرۇۋاتىمىز. بۈگۈن مەن ھەممىڭلارغا مۇشۇ بالىلىرىڭلارنى ئانا تىلىنى ئۆگىنىپ، ئۆزىمىزنىڭ تىلىمىزنى يوقاتماسلىقنى سورايمەن. بالىلىرىڭلارنى مەكتەپكە ئەۋېتىپ، بالىلىرىڭلار بىزنىڭكى ھەرپلەرنى، بىزنىڭكى ئۆرپ-ئادەتلىرىمىزنى بىلىۋالسا، بىزگە بۇ چوڭ ئۇتۇق بولىدۇ. قىرغىزىستاننىڭ رەسمىي مەلۇماتلىرىغا ئاساسلانغاندا، شۇ دۆلەتتە ئاتمىش مىڭ ئەتراپىدا ئۇيغۇر ئاھالىسى ياشايدۇ. ئۇلارنىڭ خېلى كۆپ قىسمىنى بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىك توققۇزىنچى، بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىش ئۈچىنچى يىللىرى ئۇيغۇر دىيارىدىن كۆچۈپ چىققان ئۇيغۇرلار ۋە ئۇلارنىڭ ئەۋلادلىرى تەشكىل قىلىدۇ. ئۇيغۇرلار يەنە قىرغىزىستاننىڭ جەنۇبىي ۋىلايەتلىرى ۋە ئىسسىككۆلدىكى قاراقول شەھىرىدە ئولتۇراقلاشقان. قىرغىزىستان ئۇيغۇرلىرى ئۆزلىرىنىڭ تىل، مەدەنىيەت، سەنئەت ۋە تارىخىنى ساقلاپ، كېلەچەك ئەۋلادلارغا يەتكۈزۈش ئۈچۈن تىرىشچانلىق كۆرسىتىپ، بۇ ساھەدە نۇرغۇن پائالىيەتلەرنى ئېلىپ بارماقتا. بىشكەكتىن فېرۇزە تەييارلىدى. ئىگىلىنىشىچە، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى دولقۇن ئەيسا باشچىلىقىدىكى قۇرۇلتاي ھەيئىتى جەنۋەدە ئېچىلىۋاتقان BDT كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشى ئەللىك تۆتىنچى نۆۋەتلىك يىغىنىغا قاتنىشىپ، ئۇيغۇرلارنىڭ نۆۋەتتىكى جىددىي ئەھۋالىنى ئاڭلاتقان. بۇ يىغىننىڭ يىگىرمە ئالتىنچى سېنتەبىر كۈنىدىكى مۇنازىرىسىدە خىتاي ۋەكىللىرى يىغىن مەيدانىدا پاراكەندىچىلىك تۇغدۇرۇپ دولقۇن ئەيسانىڭ سۆزىنى كېسىۋېتىشكە ئۇرۇنغان بۇنىڭ بىلەن بۇ يىغىندا ئۇيغۇرلارنى قوللايدىغان دېموكراتىك ئەللەر بىلەن خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈۋاتقان باستۇرۇش سىياسەتلىرىنى قوللايدىغان مۇستەبىت دۆلەتلەر ئوتتۇرىسىدا يەنە بىر مەيدان كەسكىن توقۇنۇش يۈز بەرگەن تۆۋەندە بۇنىڭ تەپسىلاتىنى شۋېتسارىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ھەبىبۇللادىن ئاڭلايسىزلەر. نۆۋەتتە جەنۋەدە چاقىرىلىۋاتقان BDT كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشىنىڭ ئەللىك تۆتىنچى نۆۋەتلىك يىغىنىغا قاتنىشىۋاتقان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى دولقۇن ئەيسا، قۇرۇلتاي باياناتچىسى ۋە قۇرۇلتاي ئاياللار كومىتېتىنىڭ مۇدىرى زۇمرەتئاي ئەركىن باشچىلىقىدىكى ھەيئەت BDTنىڭ جەنۋەدىكى مەركىزىدە بىر يۈرۈش مۇھىم ئۇچرىشىش لار ۋە سۆھبەتلەردە بولغان دولقۇن ئەيسا ئەپەندىنىڭ رادىيومىزغا بىلدۈرۈشىچە بې دې تې كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشى ئەللىك تۆتىنچى نۆۋەتلىك يىغىنىنىڭ يىگىرمە ئالتىنچى سېنتەبىر كۈنىدىكى مۇنازىرىسىدە نورۋېگىيە باشچىلىقىدىكى ئونغا يېقىن غەرب دۆلىتىنىڭ ۋەكىللىرى سۆز قىلغان ئۇلار خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاندا يۈرگۈزۈۋاتقان ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايى قىلمىشلىرىنى قاتتىق ئەيىبلەش بىلەن بىرگە خىتاي ھۆكۈمىتىنى ئۇيغۇرلارغا قاراتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلىرىنى دەرھال توختىتىش ھەققىدە ئاگاھلاندۇرغان يىغىندا شىمالىي كورېيە سۈرىيە سۇدان قاتارلىق خىتايغا مايىل بىر قىسىم دۆلەتلەرنىڭ ۋەكىللىرى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈۋاتقان باستۇرۇش سىياسىتىنى ئاقلاشقا ئۇرۇنغان بۇنىڭ بىلەن بې دې تې كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشىنىڭ بۇ نۆۋەتلىك يىغىنىدا ئۇيغۇرلارنى قوللايدىغان دېموكراتىك ئەللەر بىلەن خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈۋاتقان باستۇرۇش سىياسىتىنى قوللايدىغان مۇستەبىت دۆلەتلەر ئوتتۇرىسىدا يەنە بىر مەيدان كەسكىن توقۇنۇش يۈز بەرگەن بۇ مۇناسىۋەت بىلەن يىگىرمە ئالتىنچى سېنتەبىر كۈنى بې دې تېنىڭ جەنۋەدىكى مەركىزىدىن رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان دولقۇن ئەيسا ئەپەندى قۇرۇلتاي ھەيئىتىنىڭ بۇ قېتىم جەنۋەدە ئېلىپ بارغان پائالىيەتلىرى ھەققىدە مەلۇمات بەردى.

پىكىر بايان قىلدى. بۇنىڭ ئىچىدە ئون ئالتە دۆلەت، ياۋروپا بىرلىكى بىلەن قوشۇپ ئون ئالتە دۆلەت خىتايدىكى كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسى، جۈملىدىن ئۇيغۇر مەسىلىسى ھەققىدە ئۆزلىرىنىڭ باياناتلىرىدا بۇ مەسىلىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ ئۆتتى. سەككىز دۆلەت خىتاينىڭ تەرىپىنى تۇتۇپ، ئۇ يەردە شىنجاڭ مەسىلىسى، تىبەت مەسىلىسىنى غەرب دۆلەتلىرى سىياسىيلاشتۇرۇپ كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسىنى خىتاينى قىيىن ئەھۋالدا قويۇۋاتىدۇ دەپ خىتاينىڭ مەنپەئەتىگە كەتمەن چېپىپ گەپ قىلدى بۇ قېتىمقى يىغىندا دېموكرات دۆلەتلەر بىلەن دىكتاتور دۆلەتلەر ئوتتۇرىسىدا ئۇيغۇر مەسىلىسى ھەققىدە دىيالوگلار بىر بىرىگە ئېتىشمىلار يەنى بىر بىرىگە قارشى كۈرەشلەر سەھنىلەرگە بۇ يەردە شاھىت بولدۇق دولقۇن ئەيسا ئەپەندىمنىڭ تەكىتلىشىچە ئۇ جەنۋەدىكى يىغىندا سۆزلىگەن سۆزىدە بې دې تې كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشى ۋە ئۇنىڭ ئەزا دۆلەتلىرىدىن ھېلىھەم داۋاملىشىۋاتقان ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىغا قارىتا ئەمەلىي ھەرىكەت قوللىنىشنى تەلەپ قىلغان ئۇ سۆزىدە بې دې تېنىڭ ئالدىنقى قېتىملىق ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىق ھەققىدىكى دوكلاتىنىڭ ئېلان قىلىنغىنىغا بىر يىلدىن ئاشقان بولسىمۇ ئەمما تېخىچە بىر ئەمەلىي ھەرىكەت ياكى ئۇنىڭ ئالدىنى ئېلىش تەدبىرىنىڭ ئوتتۇرىغا چىقمىغانلىقىنى خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستان ىستاندىكى ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلىرىنىڭ كۈندىن كۈنگە كۈچىيىپ بېرىۋاتقانلىقى ھەمدە سىستېمىلىق رەۋىشتە داۋام قىلىۋاتقانلىقىنى بې دې تېغا قاراشلىق ئورگانلار ۋە خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىدا خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قارشى جىنايى پاكىتلىرى كۈنسايىن كۆپىيىۋاتقان بولۇشىغا قارىماي بې دې تې كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشىنىڭ خىتاينى جاۋابكارلىققا تارتىدىغان ھېچقانداق ئەمەلىي تەدبىر ئالمىغانلىقىنى تەكىتلەپ ئۆتكەن ئۇ سۆزىدە يەنە ئالدىنقى ھەپتە پىروفېسسور راھىلە داۋۇتنىڭ مۇددەتسىز قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغانلىقىنىڭ دەلىللەنگەنلىكىنى ئۆز ئىنىسى خۇشتار ئەيسانىڭمۇ مۇددەتسىز قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغانلىقىنى ئانىسى ئايخاننىڭ جازا لاگېرىدا ھاياتىدىن ئايرىلغانلىقىنى مىسال قىلىپ ئۆتكەن ئۇ سۆزىنىڭ ئاخىرىدا خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭنىڭ يېقىندا ئۈرۈمچىنى زىيارەت قىلغاندا خىتاينىڭ تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش سىياسىتىنىڭ رايوندىكى ئۇزۇن مۇددەتلىك پىلان ئىكەنلىكىنى قايتا قايتا تەكىتلىگەنلىكىنى ئەسكەرتىپ ئۆتۈپ بې دې تې كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشىنى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىققا قارىتا ئەمەلىي ھەرىكەت قوللىنىشقا چاقىرىق قىلغان دولقۇن ئەيسا ئەپەندىمنىڭ بىلدۈرۈشىچە ئۇ سۆزلەۋاتقاندا يىغىن مەيدانىدىكى خىتاي ۋەكىللىرى پاراكەندىچىلىك تۇغدۇرغان. مېنىڭ سۆزۈم باشلىنىش ھامانلام خىتاينىڭ بۇ يەردىكى ئەلچىخانىسىنىڭ خادىملىرى دەرھال نارازىلىق بىلدۈرۈپ مېنىڭ سۆزۈمنى توختاتتى خىتاي ئەلچىخانىسىنىڭ بۇ يەردە ئوتتۇرىغا قويغان پىكرى بۇ سۆزلەۋاتقان ئادەم جۇڭگونىڭ بىرلىكىنى پارچىلاشتۇرۇشۇۋاتقان بۆلگۈنچى سېپاراتىست بىر تەشكىلاتنىڭ ئادىمى شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ يەردە بۇنىڭ سۆزىنى تامامەن ئەمەلدىن قالدۇرۇش كېرەك دەپ پىكىر بايان قىلدى ئەمما يىغىن باشقۇرغۇچى يىغىننىڭ رەئىسى دېدى بۇ سۆزلەۋاتقان كىشى

شى جىنپىڭنىڭ ئىسمىنى تىلغا ئېلىشىم ھامان ئىككىنچى قېتىم بىزنىڭ رەھبەرلىرىمىزگە لىدەرلىرىمىزگە قارشى ھۇجۇم باشلاتتى دېگەن بانا بىلەن مېنىڭ سۆزۈمنى كەسمەكچى بولدى ئۇلار دولقۇن ئەيسا بىر تېررورچى ئۇ شى جىنپىڭغا ھۆرمەتسىزلىك قىلدى دەپ چۇقان سېلىشىپ ئۇنىڭ سۆزىنى كېسىپ تاشلاشقا سۆز پۇرسىتىنى كەينىگە سوزۇپ ۋاقىت ئۆتكۈزۈشكە ئۇرۇنغان ھالبۇكى يىغىن باشقۇرغۇچىلىرىنىڭ قوللىشى بىلەن دولقۇن ئەيسا سۆزىنى داۋاملاشتۇرغان ۋە دېمەكچى بولغانلىرىنى تولۇق سۆزلەپ تۈگەتكەن